ນັບຕັ້ງແຕ່ການໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອແລ່ນຍານພາຫະນະຂອງພວກເຮົາ ຈົນເຖິງການຜະລິດໄຟຟ້າສຳລັບໃຊ້ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ໄຮໂດຣເຈນສີຂຽວ ເປັນເຊື້ອໄຟທີ່ສະອາດ ທີ່ນັບ ມື້ນັບຖືກໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທາງເລືອກໃນຫຼາຍໆອຸດສາຫະກຳ ໄຮໂດຣເຈນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຂະບວນການທາງເຄມີ ໂດຍນຳໃຊ້ອາຍແກັສທຳມະຊາດ ຊຶ່ງຜະລິດອາຍຄາບອນໄດອອກໄຊອອ ກມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ໄຮໂດຣເຈນສີຂຽວສາມາດຜະລິດໄດ້ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ເຊັ່ນ ພະລັງງານລົມ ຫຼື ແສງຕາເວັນ ໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍອາຍຄາບອນອອກມາ ມັນສາມາດຖືກສະກັດອ ອກມາທັງຈາກນ້ຳຈືດ ແລະ ນ້ຳທະເລ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອໍເຣກອນ ໄດ້ພັດທະນາ ລະບົບການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນຈາກນ້ຳທີ່ມີຢາຂ້າຫຍ້າ ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນຟາມຕ່າງໆ ໃນຂ ະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳບໍລິສຸດໄປພ້ອມໃນເວລາດຽວກັນ ຜູ້ນຳການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນທ່ານ ຄີຣີອາຄອສ ສະຕີລີອາໂນ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານສອນວິຊາເຄມີສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ ທ່ານອະທິບາຍວ່າ
ນ້ຳເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດ ແຕ່ການບໍລິໂພກນ້ຳທີ່ປົນເປື້ອນ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ສຳລັບຊາວກະສິກອນແລ້ວ ເທັກໂນໂລຊີນີ້ສາມາດເອົາມາໃຊ້ ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ຳສະອາດບໍລິສຸດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໃຊ້ອາຍໄຮໂດຣເຈນໃຫ້ເປັນພະລັງງານໃນການແລ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢູ່ໃນຟາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງອຸປະກອນດ້າ ນກະສິກຳ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ
ສະຫະລັດກຳລັງດຳເນີນການຢ່າງແຂງຂັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະແໜງພະລັງງານຂອງພວກເຮົາກ້າວໄປຕາມເສັ້ນທາງຫຼຸດອາຍພິດທີ່ປ່ອຍອອກມາ ບໍ່ໃຫ້ມັນຄ້າງຢູ່ໃນອາກາດ ຫຼື Net Zero Emissions ພາຍໃນປີ 2050 ໄຮໂດຣເຈນ ທີ່ສະອາດແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງພະລັງງານທີ່ສະອາດກວ່າ ຍ້ອນວ່າມີຫຼາຍປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ຄົ້ນຫາອາຍໄຮໂດຣເຈນໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງເ ຊື້ອໄຟທາງເລືອກ ທ່ານນາງ ສຸນິຕາ ສະຕິຍາພອນ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງການເທັກໂນໂລຊີໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ ໜຶ່ງ ໃນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ ກໍຄືປະເທດຕ່າງໆກຳລັງຮັບຮູ້ວ່າ ເພື່ອຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍດິນຟ້າອາກາດຂອງຕົນໄດ້ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໂມເລກຸນທີ່ບໍ່ມີອາຍຄາບອນ ເຊັ່ນ ໄຮໂດຣເຈນ ໄຮໂດຣເຈນສະໜອງຄວາມສາມ າດໃຊ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີແບບນັ້ນ ສຳລັບການນຳໃຊ້ແບບຫຼາກຫຼາຍ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ກຳລັງຂັບເຄື່ອນໂຄງການລິເລີ່ມໄຮໂດຣເຈນ ທີ່ມີນະວັດຕະກຳໃນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງເຊື້ອໄຟທາງເລືອກ ສຳລັບອະນາຄົດ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ